SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ
ເລື່ອງນ້ຳທອກນ້ຳຖ້ວມ ເພພັງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງແວດລ້ອມ ມັນກຳເນີດເກີດມາຈາກຝົນຕົກໜັກວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມັນມີເຂື່ອນຕານນຳຫ້ວຍນຳ ຮ່ອງຫຼາຍແທ້ ເຂື່ອນໜຶ່ງນັ້ນແມ່ນເຂື່ອນນ້ຳອູໜຶ່ງໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ວ່າບັດນີ້ ປະໂລອອກມາເຕືອນປະຊາຊົນທັງຫຼາຍ ໃຫ້ລະມັດລະວັງກັບເພິ່ນທີ່ຈະປ່ອຍນ້ຳອອກມາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ໃ ນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຕອນນີ້ເນາະ ທາງບໍລິສັດເຂື່ອນນ້ຳອູໜຶ່ງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ກະມີການລະບາຍນ້ຳອອກມາ ຫຼັງຈາກທີ່ປະກາດເຕືອນປະຊາຊົນວ່າງວັນທີ 23 ກໍລະກະດາທີ່ ຜ່ານມາ ແລະກະມີການ ປ່ອຍນ້ຳເນາະ ແລະກະໄດ້ອອກປະກາດເຕືອນໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ລວມເຖິງອົງກອນປົກຄອງເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະກະຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃຕ້ເຂື່ອນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ໂດ ຍມີເນື້ອຫາທີ່ບອກກ່າວໄປພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນກະຄື ເມື່ອທາງເຂື່ອນໄດ້ປ່ອຍນ້ຳແລ້ວ ກະໃຫ້ຢຸດເລື່ອງຂອງການເດີນເຮືອ ຫາປາ ລາກໄມ້ ແລະກະສິ່ງອື່ນໆໃນລຳແມ່ນ້ຳ ຢ່າງເດັດຂາດເນາະ ແລະກະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໄປໃກ້ເຂື່ອນນ້ຳອູ 1 ແລະກະໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແຈ້ງປະຊາຊົນໃຫ້ມີສະຕິລະວັງນ້ຳຖ້ວມ ພ້ອມກັບຫ້າມເດັກນ້ອຍລົງຫຼິ້ນນ້ຳໂດຍເດັດຂາດ ແລະ ກ່ອນຂ້າມຂົວກະໃຫ້ ເບິ່ງໃຫ້ດີເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະກະມີການໃຫ້ຍ້າຍຊັບສິນໄປທີ່ປອດໄພ ຖ້າຫາກວ່າມີສັນຍານອັນຕະລາຍ ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ອົບພະຍົບປະຊາຊົນໄປຢູ່ທີ່ສູງ ເມື່ອເກີດນ້ຳຖ້ວມ ກະລຸນາອອກ ຈາກບ້ານເຮືອນ ອົບພະຍົບໄປຢູ່ທີ່ປອດໄພ ແລະກະວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ທາງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລາວ ກະໄດ້ອອກປະກາດເພີ່ມເຕີມເນ າະ ວ່າອອກມາເປັນໜັງສືແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນເລື່ອງຂອງຝົນຕົກໜັກ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ເຖິງ 26 ກໍລະກະດາ 2021 ໂດຍລະບຸວ່າ ພາຍຸໂຊນຮ້ອນເຈີມປາກາ ກຳລັງເຄື່ອນໂຕເຂົ້າສູ່ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກຂອງຫ ວຽດນາມ ມຸ່ງສູ່ເກາະໄຫໜານຂອງຈີນ ຊຶ່ງສິທຳໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກໃນລາວ ໃນພື້ນທີ່ຂອງລາວເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປອີກເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານ້ຳຖ້ວມ ຫຼືວ່າຈະຖ້ວມ ໃນທີ່ວ່າທາງການຂອງນ້ຳອູໜຶ່ງ ເພິ່ ນ ເພິ່ນປ່ອຍນ້ຳອອກມາແລ້ວ ກໍແນ່ນອນລະ ມັນຕ້ອງມີຖ້ວມບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ນອກຈາກວ່າມັນສິຖ້ວມຫຼາຍ ຫຼື ຖ້ວມໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະເພິ່ນກໍບອກເຕືອນຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ໃຫ້ລະມັດ ລະວັງນີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອປ່ອຍອອກມານີ້ກໍແນ່ນອນລະ ມັນຕ້ອງມີຖ້ວມ ຖ້ວມຮົ້ວ ຖ້ວມສວນບໍ ຖ້ວມໜານຜັກເຂົາເຈົ້າບໍ ເພິ່ນມີມາດຕະການທີ່ວ່າແຈ້ງອອກມາ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຈະຊົດເຊີຍສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄ ວາມເສຍຫາຍຫຼືບໍ່ ເລື່ອງຂອງການຊົດເຊີຍນີ້ກໍຄື ຫຼັງຈາກ ຫາກວ່າມີການສຳຫຼວດແລ້ວວ່າມີການ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂຶ້ນ ເຂົາກະສິມີການຊົດເຊີຍ ແຕ່ວ່າການຊົດເຊີຍນັ້ນສິເປັນອີ່ຫຍັງກະຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງອ ອກມາເນາະ ອ່າ ຢ່າງໃດກໍຕາມເນາະ ກະຄືເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ກະເລື່ອງຂອງການປະສານໄປໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທີ່ຈະຕຽມການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃຫ້ພົ້ນໄພ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ສິເຮັດໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າ ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ບ້ານຫົວຊ້າງແຖວອີ່ໄລ ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນ ທີ່ວ່າເພິ່ນອ້າງວ່າແມ່ນຝົນຕົກໜັກຫັ້ນ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນຫັ້ນ ຕາມທີ່ຮູບພາບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ ແລະຍັງເກັບໄວ້ຢູ່ນີ້ແມ່ນວ່າ ເຖິ ງປັດຈຸບັນນີ້ບ້ານເຂົາເຈົ້າທີ່ວ່າຖືກນ້ຳຖ້ວມຫັ້ນ ຝາຫັ້ນກໍມັນສີມັນລອກມັນເປື້ອນມັນເປິມັນມີດ່າງດຳຢູ່ຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນມາຊື້ສີທາບ່ອນທີ່ວ່າຝາຖືກນ້ຳຖ້ວມຫັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊົດເຊີຍຫຍັ ງ ແລ້ວກໍບໍ່ມີໂຄງການຊົດເຊີຍ ແລ້ວກະງຽບໄປເລີຍ ກໍປະຊາຊົນກໍປະໄວ້ຈັ່ງຊັ້ນລະ ມີຮອຍດ່າງຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງນີ້ນີ້ ເພິ່ນຊົດເຊີຍຈາກນ້ຳຖ້ວມເຂື່ອນນ້ຳອູ 1 ນີ້ ເພິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງອອກມາເທື່ອຕິ ຍັງ ຍັງບໍ່ມີການແຈ້ງອອກມາເນາະ ເພາະວ່າເຫດການເຮົາກໍສິສິເລີ່ມຂຶ້ນເນາະ ເພິ່ນເວົ້າວ່າແມ່ນຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ແລ້ວກະພາຍຸສິມາຈາກແຖວທະເລພຸ້ນລະ ບິນຂ້າມປະເທດຫວຽດນາມເຂົ້າມາລາວອີກ ນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າແບບໃດກັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຕາເຊື່ອບໍ່ວ່າແມ່ນຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ຫຼືວ່າເພິ່ນຢ້ານວ່ານ້ຳນີ້ທີ່ວ່າມັນອັ່ງຢູ່ໃນເຂື່ອນນີ້ມັນ ມັນເຖິງລະດັບອັນຕະລາຍແລ້ວ ແລ້ວເພິ່ນລ ະປ່ອຍອອກມາ ກະທັງທີ່ວ່າບໍ່ມີຝົນຕົກເທື່ອ ແຕ່ວ່າຕຽມໃສ່ພາຍຸສິຈະມາຮອດຫັ້ນບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ວ່າງວັນທີ 18 ເຖິງ 21 ກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ທາງພາກເໜືອຂອງລາວກໍໄດ້ເກີດຝົນຕົກ ຢ່າງໜັກໃນ ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ເນາະ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ ເອີ ໄດ້ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນຫຼາຍ ໃນ ໃນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ຂອງລາວເນາະ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງມາ ມາເຕືອນແຕ່ນ້ຳອູໜຶ່ງນີ້ ນ້ຳອູນະມັນກໍມີຫຼາຍເຂື່ອນ ນ້ຳອູ 2 ຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວກໍເ ຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລ້ວກໍເຂື່ອນນ້ຳງອກນ້ຳງື່ມ ຫຼາຍເຂື່ອນ ເຂື່ອນໃນພາກເໜືອກໍມີຫຼາຍເຂື່ອນວ່າຊັ້ນເຖາະ ເປັນ ເປັນຫຍັງເຕືອນແຕ່ເຂື່ອນດຽວນີ້ ກໍຊັ້ນ ຄັນວ່າມີຝົນຕົກໜັກຢູ່ໃນພາກເໜືອ ຄັນດູເດົາເນາະ ອ າດຈະເປັນຍ້ອນວ່າເຂື່ອນນ້ຳອູໜຶ່ງນີ້ກໍມີການສະສົມຂອງນ້ຳມາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າມັນມາ ຝົນມາເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າເມື່ອຄືນທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ທາງຈັງຫວັດບຶງການ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊແຖວນັ້ນ ເນາະ ກໍມີການແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ລະວັງເລື່ອງຂອງນ້ຳຂອງຂຶ້ນສະພັນ ອາດສິເກີດນ້ຳຖ້ວມສະພັນ ຄົນທີ່ຢູ່ຕະຫຼິ່ງອາດສິເດືອດຮ້ອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າເຂື່ອນຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີນີ້ ກໍກຳລັງມີການປ່ອຍ ນ້ຳເນາະ ອັນນີ້ກໍ ກໍເປັນຈຳນວນນ້ຳທີ່ເກີດ ເກີດຂຶ້ນຈາກຝົນທີ່ຕົກໜັກໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ເນາະ ອືມ ອັນນີ້ແຫຼະເພິ່ນວ່າເຂື່ອນມັນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຢູ່ ແຕ່ວ່າຜົນເສຍຫາຍມັນກໍມີຫຼາຍອັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ໃ ນປະເທດ Australia ນີ້ ຄັ້ງໜຶ່ງກໍກັກນ້ຳໄວ້ ກັກນ້ຳໄວ້ ເພາະວ່າເອົານ້ຳປັ່ນໄຟວ່າຊັ້ນເຖາະ ບາດຝົນມັນ ມາວ່າຊັ້ນ ເອົາບໍ່ທັນ ປ່ອຍອອກມາ ຝົນກໍຖ້ວມແດ່ ແລ້ວກະ ເອີ ນ້ຳຝົນກໍຫຼາຍແດ່ ແລ້ວກະນ້ຳເຂື່ອນອອກມາພ້ອມ ຖ້ ວມປະຊາຊົນຕະພຶດຕະພື ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນຟ້ອງຮ້ອງລັດຖະບານ ກໍໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳນີ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາລະໄປ ແລ້ວໃນລາວນີ້ມັນກະມີສະຖານະການທີ່ວ່າເຄັ່ງຕຶງຍ້ອນຝົນຕົກໜັ ກຈັ່ງຊີ້ນະ ກະທັງທີ່ວ່າປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ພຸ້ນກໍນ້ຳຖ້ວມຕະພຶດຕະພື ເຂື່ອນກະ ຄັນວ່າເກືອບບໍ່ລະເບີດກໍແປວ່າເກືອບແຕກ ຄັນບໍ່ເກືອບແຕກກໍແປວ່າເກືອບລົ້ນ ຄັນບໍ່ເກືອບລົ້ນກໍປ່ອຍນ້ຳອອກມາມາກມ າຍຈັ່ງຊີ້ນະ ຢູ່ໃນປະເທດຣັດເຊຍນີ້ກໍນ້ຳຖ້ວມຕະພຶດຕະພືນະ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າປະເທດໄທທີ່ວ່າຕິດກັບປະເທດລາວນີ້ ສະຖານະການກ່ຽວກັບຟ້າຝົນນ້ຳຖ້ວມນີ້ ດັ່ງເຂື່ອນອຸບົນບໍ ເຂື່ອນບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ ພາກເໜືອ ໄທຈັ່ງຊີ້ ມັນມີໄພອັນຕະລາຍທີ່ຈະມີນ້ຳຖ້ວມແລ້ວຫຼືຍັງໃນບັດນີ້ ຕອນນີ້ ໄລຍະນີ້ເນາະ ທາງ ທາງຂ່າວ ຂ່າວທີ່ອອກມາຂອງປະເທດໄທເນາະ ເຂື່ອນຕ່າງໆ ບໍ່ຊິເປັນເຂື່ອນອຸບົນລັດຢູ່ຂອນແກ່ນ ຫຼືວ່າເຂື່ອນອີກ ຫຼາຍເຂື່ອນຢູ່ແຖວອຸບົນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ນ້ຳໃນເຂື່ອນກະຍັງ ຍັງບໍ່ ຖືວ່າຍັງ ຍັງ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ ເອີ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ນະ ແຕ່ວ່າທາງຈັງຫວັດການຈະນະບູລີ ທາງພຸ້ນເນາະ ຄືຕິດກັບພະມ້ານີ້ ກະຄືຈຳນວນນ້ຳນີ້ ຄ່ອນຂ້າງທີ່ຊິຫຼາຍ ເຂື່ອນກະກຳລັງປ່ອຍນ້ຳຢູ່ຕອນນີ້ ກະຄືທາງຕິດແຖບພະມ້າເນາະ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ